SBS Radio ປະເທດອົດສະຕຣາລີອາດຈະມີປະຊາມະຕິຊີ້ຂາດວ່າຈະຮັບຮູ້ເອົາຄົນພື້ນເມືອງອົສເຕຣເລຍໄວ້ໃນທຳມະນູນອົສເຕຣເລຍ ຫຼື ບໍ່ ພາຍໃນ 3 ປີຂ້າງໜ້ານີ້ ນີ້ແປວ່າຄົນອົສເຕຣລຽນທີ່ມີສິດປ່ອນບັດອາດຕ້ອ ງໄປອອກສຽງຊີ້ຂາດເອົາ ຫຼື ບໍ່ຮັບເອົາ ເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄົນພື້ນເມືອງອົສເຕຣເລຍຖືກລະບຸໄວ້ໃນທຳມະນູນອົສເຕຣເລຍພາຍໃນ 3 ປີຂ້າງໜ້ານີ້ ທ່ານ Ken Wyatt ລັດຖະມົນຕີ Indigenous Australia ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມີປະຊາມະຕິ ນັ້ນຂຶ້ນໄວກວ່າເກົ່າ ຄືໃຫ້ມີໃນໄລຍະລາຊະການຂອງສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົສເຕຣເລຍຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານ Wyatt ກໍເປັນຄົນພື້ນເມືອງອົສເຕຣເລຍຄົນໜຶ່ງ ແລະ ເປັນຄົນດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ເປັນລັດຖະມົນຕີຄົນ ໜຶ່ງໃນຄະນະລັດຖະບານອົສເຕຣເລຍຄົນແລກໆດ້ວຍ

ທ່ານກຳລັງດັນໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ຄົນພື້ນເມືອງອົສເຕຣເລຍ ຄື Australia First People ໄວ້ໃນທຳມະນູນອົສເຕຣເລຍ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານນັ້ນມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງ 2 ປີ ທີ່ລັດຖະບານ Malcolm Turnbull ບໍ່ຮັບຮູ້ໃຫ້ມີສຽງຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົສເຕຣເລ ຍຢູ່ໃນສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົສເຕຣເລຍ ໂດຍບົ່ງມັນໄວ້ໃນທຳມະນູນອົສເຕຣເລຍ ການໃຫ້ບົ່ງໄວ້ນີ້ເປັນຄວາມປາດຖະໜາຂອງຄົນ Uluru Uluru Statement from the Heart ລັດຖະບານ Malcolm Turnbull ອ້າງວ່າ ສຽງນັ້ນຈະຕາງໜ້າສ່ວນທີສາມ ຂອງສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົສເຕຣເລຍ ແຕ່ລັດຖະບານ Scott Morrison ເວົ້າວ່າ ສຽງນັ້ນອາດເປັນທາງເລືອກອັນໜຶ່ງ ແລະ ທ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະປະສານກັນກັບທຸກກ້ຳທຸກຝ່າຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້

ອົດສະຕຣາລີ ອອກສຽງຊີ້ຂາດໃຫ້ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາລີຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃສ່ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວອົດສະຕຣາລີ ຍານາງ Linda Burney ໂຄສົກກິດຈະການຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາລີຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາ ລີ ເວົ້າວ່າ I honestly believe that the Australian public is ready for constitutional reform to recognise First Nations people in the Constitution.
ພັກຂອງຍານາງຕຽມພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະປະສານກັນເປັນສ່ວນຮ່ວມກັບລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງນັ້ນ

um, constitutional recognition and, and when I say that n h e only form meaningful constitutional recognition uh, that um, the people who participated in the Uluru Dialogue said was voice to parliament.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.